ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ຊຸມຊົນຕ່າງໆ ໃນລັດ New South Wales ປະເທດອົດສະຕຣາລີຍກຳລັງຕຽມເນື້ອຕຽມໂຕໃສ່ໄພພິບັດດ້ານລະບົບນິເວດອີກໃໝ່ ກະທັ້ງທີ່ວ່າມີການພະຍາຍາມຕ່າງໆ ຊົດຊ່ວຍບໍ່ໃຫ້ປາຕ່າງໆ ດັບສູນພັ ນກໍຕາມແຕ່ ປາໃນລັດ New South Wales ເຖິງຫຼາຍກວ່າ 1 ລ້ານໂຕ ທີ່ຢູ່ໃນແມ່ນ້ຳ Darling River ນະທີ່ Marindy ຕາຍໄປແລ້ວ ໃນລະຫວ່າງເດືອນທັນວາ ຫາ ມົກກະລາປີນີ້ 2019 ຄົນທ້ອງຖິ່ນດັ່ງກ່າວເວົ້າວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າສິ້ນຫວັງ ກະທັ້ງທີ່ວ່າມີກ ານຈັດແຈງນ້ຳໃນລັດ New South Wales ໄດ້ດີກວ່າເກົ່າກໍຕາມແຕ່ ແມ່ນ້ຳ Darling River ເປັນທີ່ເກີດ ແລະ ຢູ່ກິນຂອງຝູງປາຕ່າງໆ ມາກມາຍ 60 ຊະນິດ ແຕ່ບັດນີ້ປານັ້ນສູນເສຍຊີວິດໄປຢ່າງເປັນປະຫວັດການຂອງປະເທດອົດສະຕຣາ ເລຍ ທ່ານ Graham

ພວກທ່ານມອງເບິ່ງສ່ວນນີ້ຂອງແມ່ນ້ຳ Darling River ແລ້ວພວກທ່ານເຫັນນ້ຳໜ້ອຍໜຶ່ງຢູ່ໃນແຫ່ງນີ້ ທີ່ຖືກກັ້ນໄວ້ໂດຍເໝືອງຂອງເມືອງ ແຕ່ທັງສອງກ້ຳຂອງແມ່ນ້ຳນັ້ນ ແມ່ນແຫ້ງຂາດອອກຈາກກັນຢ່າງເຕັມສ່ວນ ພື້ນແມ່ ນ້ຳນັ້ນແຫ້ງເຖິງຫົກຫຼັກກິໂລແມັດ ແລະ ໃນການຄິດເບິ່ງ ເມື່ອເຮົາມອງເບິ່ງແມ່ນ້ຳນັ້ນໃນທຸກໆມື້ ມັນເປັນສິ່ງທີ່ປະເຊີນໜ້າແທ້ໆ ແລະ ມັນເປັນສິ່ງທີ່ບອກເຕືອນຢ່າງສິ້ນເຊີງວ່າ ສະຖານະພາບຫາຍະນະປາ ນໃດ ການທີ່ແມ່ນ້ຳ Darling River ຂາດເຂີນນ້ຳ ອັນປະໃຫ້ມີຄວາມແຫ້ງແລ້ງ ແມ່ນປະໃຫ້ເປັນໄພພິບັດທີ່ເຮື້ອຮ້າຍຂຶ້ນ ທ່ານ David Littleproud ລັດຖະມົນຕີຊັບພະຍາກອນນ້ຳແຫ່ງຊາດອົດສະຕຣາເລຍ ຊີ້ແຈງຕໍ່ SBS ວ່າ ປາຈະຕາຍຕື່ມອີກ ໃນລະດູຮ້ອນຂອງປີນີ້ ຖ້າຫາກວ່າບໍ່ມີຟ້າຝົນຕົກ ທາງການ Murray-Darling Basin Authority ກຳລັງປະສານກັນກັບລັດ New South Wales ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການຕາຍຂອງປາຕ່າງໆນັ້ນ ລັດຖະບານລັດ New South Wales ຈັບປາທີ່ຢູ່ໃນແມ່ນ້ຳນັ້ນ ແລ້ວຍົກຍ້າຍມັນໄປປ່ອ ຍໄວ້ຢູ່ໃນເຂດໃຕ້ຂອງເຂດມານິນດີ ມານິນດີເປັນບ່ອນທີ່ແມ່ນ້ຳ Darling River ແລະ Murray River

think it's better than nothing but it certainly doesn't replace ທ່ານຫ່ວງໃຍວ່າ ມັນຫຼ້າສວຍໄປໄດ້ແລ້ວ ໃນເດືອນກັນຍາ ການລື້ມເບິ່ງນ້ຳໃນແມ່ນ້ຳ Darling River ໂດຍຄະນະກຳມະການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດຂອງລັດ New South Wales ຮູ້ເຫັນວ່າລະບົບແມ່ນ້ຳ Barwon Darling River ຕົກຢູ່ ໃນວິກິດດ້ານລະບົບນິເວດ ການລື້ມເບິ່ງນັ້ນບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຫຼັກຖານໃນດ້ານວິທະຍາສາດແຈ່ມແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ໃຫ້ເຫັນແລ້ວ ຄະນະກຳມະການນັ້ນລາຍງານວ່າ ເມື່ອທີ່ການນ້ຳໄຫຼມີໜ້ອຍລົງຍ້ອນຄວາມແຫ້ງແລ້ງ ການດູດເອົານ້ຳໃນຕອນເທິງຂອງແມ່ນ້ຳນັ້ນ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງອາກາດ ທັງໝົດເປັນສິ່ງທີ່ແຕະຕ້ອງການໄຫຼຂອງນ້ຳໃນແມ່ນ້ຳ Barwon Darling River ແລະ ແຜນການທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຍືດເຍື້ອເຖິງນ້ຳທີ່ແຫ້ງ ເຮັດໃຫ້ມີ ຜົນອັນຕ່ຳຕ້ອຍໃສ່ນິເວດ ແລະ ສັງຄົມໃນພາກລຸ່ມຂອງແມ່ນ້ຳນັ້ນ ທີ່ຢູ່ໃຕ້ເມືອງ Bourke

ສະຖານະພາບຂອງລະບົບນ້ຳນັ້ນເປັນສິ່ງເສຍຫາຍໜັກສຳລັບຊຸມຊົນ ຈັ່ງໃດກໍຕາມ ຜູ້ຊ່ຽວຊານຕ່າງໆກ່ຽວກັບນ້ຳເວົ້າວ່າ ມັນຍັງມີຄວາມຫວັງບາງສິ່ງບາງຢ່າງຢູ່ ສາດສະດາຈານ Willem Vervoort ທີ່ຊ່ຽວຊານໃນດ້ານ ນ້ຳ ຢູ່ນະທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ University of Sydney

ແມ່ນຄວາມທົນທານນັ້ນຈະຍືດຍາວໄປຕະຫຼອດໄປບໍ ໃນປະເທດຄອມມູນິດ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ຫຼັກໆແລ້ວດຽວນີ້ແມ່ນແຫ້ງແລ້ງຫຼາຍແທ້ໆ ດັ່ງແມ່ນ້ຳງື່ມທີ່ບໍ່ເຄີຍແຫ້ງແລ້ງເອົາແ ທ້ເອົາວ່າ ກໍແຫ້ງແລ້ງຢ່າງເບິ່ງບໍ່ເປັນ ແລະ ແມ່ນ້ຳຂອງເປັນສາຍໂລຫິດໃຫຍ່ຂອງຄົນລາວ ແລະ ປະຊາຊົນທັງປວງຂອງສອງກ້ຳແມ່ນ້ຳຂອງ ແມ່ນວ່າກໍແຫ້ງແລ້ງເປັນປະຫວັດການໂພດໄປ ນີ້ແມ່ນອີງຕາມ ຮູບພາບຜ່ານທາງ YouTube ແລະ Facebook ດອກວ່າ ຈົ່ງຟັງເລື່ອງລາວຫຼາຍຕື່ມເປັນພາສາຂອງທ່ານເອງ ໂດຍເຂົ້າເບິ່ງ sbs.com.au ຂີດທັບລາວ